ທີ່ປະເທດມຽນມາ ຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ແລະ ການຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ນັບເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດິນດອນຕອນຫຍ້າຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ທັງບໍ່ມີເອກະສານຕາດິນວ່າແມ່ນໃຜເປັນເຈົ້າຂອງ ໂດຍສ ະເພາະຢູ່ໃນເຂດຂອງພວກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ໃນປີ 2012 ທີ່ດິນເປົ່າວ່າງ ທີ່ດິນບໍ່ມີການປູກຝັງໃສ່ ຕະຫຼອດທັງບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຫຍັງແຕະຕ້ອງເລີຍ ໄດ້ມີກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຂຶ້ນມາ ຈັດສັນທີ່ດິນປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ທັງບອກໃຫ້ ພວກທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ໄປລົງທະບຽນໃຫ້ມີອະນຸຍາດຄອບຄອງເປັນເວລາ 30 ປີ ວັນເສັ້ນຕາຍຂອງການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຄົນເປັນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ເປັນເ ຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຖືກໄລ່ອອກຈາກຊັບສິນຂອງຕົນ ຫຼື ບໍ່ກໍແມ່ນຍິ່ງຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນກໍຄື ຈະຖືກກ່າວຫາວ່າລ່ວງລ້ຳເຂດແດນ ແລ້ວກໍຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ສະຕີບ ແຊນເຟີດ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບເຈົ້າຂອງທີ່ດິ ນ ຊາວນາ ຊາວສວນ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິດທິໃນລັດກະລ່ຽງ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃນທາງລົບຂອງກົດໝາຍຈັດສັນທີ່ດິນເປົ່າວ່າງ ດິນທີ່ບໍ່ມີການປູກຝັງ ແລະ ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີການແຕະຕ້ອງ ປີ 2012 ດັ່ງກ່າວ ດັ່ງສາລີ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ທີ່ບ້ານນອງຕາລາ ຕາມປະເພນີແລ້ວ ການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຈະຈັດແຈງຕາມລະບົບຮີດຄອງ ໂດຍແບ່ງປັນກັນຕາມມີຕາມເກີດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ແລ້ວເສັ້ນຕາຍໃນເດື ອນແລ້ວນີ້ ເພື່ອໃຫ້ໄປລົງທະບຽນຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດ ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນແລ້ວກໍຈາງຫາຍໄປ ປ່ອຍໃຫ້ຫຼາຍຄົນງົງງັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນຈຸດໃດໃນເລື່ອງກຳມະສິດທີ່ດິນ ພວກເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິດທິໃນທ້ ອງຖິ່ນເວົ້າວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຈັດສັນ ແລະ ລົງໂທດຂອງມຽນມາ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າທີ່ພວມເຈລະຈາຢຸດຍິງກັນຢູ່ ອາດສາມາດເພີ່ມທະວີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນຕື່ມຂຶ້ນກໍເປັນໄດ້ ທ່ານ ຊໍ ອາເລັກ ປະຈຳເຄື ອຂ່າຍສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມກະລ່ຽງກ່າວວ່າ The real problem is that the armed group organizations also have their own administration and at the same time ບັນຫາກໍຄືວ່າ ພວກກຸ່ມການຈັດຕັ້ງປະກອບອາວຸດ ກໍມີອຳນາດປົກຄອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະບ ານກໍນຳເອົາກົດໝາຍທີ່ດິນເປົ່າວ່າງ ທີ່ດິນບໍ່ມີການປູກຝັງ ແລະ ທີ່ດິນບໍ່ມີການແຕະຕ້ອງມານຳໃຊ້ ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງກຸ່ມການຈັດຕັ້ງປະກອບອາວຸດ ການຍຶດເອົາທີ່ດິນແມ່ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ແລະ ຄວາມສັບສົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃສ່ໃນການປະກອບເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ຍິ່ງເພີ່ມທະວີບັນຫາໃສ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນທີ່ເປັນທາງການນັ້ນ ພວກທຸລະກິດທີ່ ພົວພັນກັບການປູກຝັງ ທີ່ໄດ້ຮັບການອູ້ມຊູຈາກກຸ່ມປະກອບອາວຸດທັງສອງຝ່າຍຂອງການຕໍ່ສູ້ກັນນັ້ນ ໄດ້ອ້າງເອົາທີ່ດິນທີ່ຖືກປະຖິ້ມມານັ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທ່ານ ເຄເຊເລ ຊາວກະລ່ຽງ ເວົ້າວ່າ

ພວກເຂົາເອົາເງິນປະໄວ້ນຳພວກເຮົາແລ້ວກໍໜີໄປ ພວກເຮົາຊິເຮັດຫຍັງກໍບໍ່ໄດ້ ເວລາພວກອົບພະຍົບກັບຄືນມາບ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ ມາຊອກຫາບ່ອນຕັ້ງຫຼັກແຫຼ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກໍເລີຍເກີດບັນຫາຂຶ້ ນ ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້ນລັດຖະບານກາງ ໃນເຂດທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ສຳລັບພວກທີ່ໄດ້ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານແລ້ວ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີເອກະສານທາງການ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບສົງຄາມທາງກົດໝາຍ ຕໍ່ສູ້ກັບພວ ກທຸລະກິດໃຫຍ່ໆ ກໍແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ນາງ ມາຕໍເອ ແມ່ຍິງຊາວກະລ່ຽງ ເວົ້າວ່າ
I do not have any hope or expect any miracle. I have no idea what I should be doing. If I am not ຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຫວັງໃດໆ ແລະ ກໍບໍ່ຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມພິດສະດານໃດໆ ຂ້ອຍບໍ່ມີຄວາມຄິດແນວໃດເລີຍວ່າຄວນຈະເຮັດຈັ່ງໃດ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ຢູ່ນີ້ໃນອະນາຄົດ ຂ້າງໜ້າ ຂ້ອຍຈະເອົາທີ່ດິນຕອນນີ້ໃຫ້ລູກສາວຂ້ອຍ ຂ້ອຍຊິເຮັດໄດ້ບໍ່ລະ ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA